ທາງການລາວຈະສ້າງຕັ້ງອົງກອນຕະຫຼາດ ເພື່ອຮັບຮອງຜົນຜະລິດກະສິກຳຂອງກະເສດຕະກອນລາວ ທັງຍັງແນໃສ່ການຮັບປະກັນດ້ານລາຄາໃຫ້ໝັ້ນທ່ຽງ ດ້ວຍການຊື້ຂາຍສິນຄ້າໂດຍບໍ່ຜ່ານພໍ່ຄ້າຄົນກາ ງ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຖະແຫຼງວ່າ ການສ້າງຕັ້ງອົງກອນຕະຫຼາດກາງ ເພື່ອຮອງຮັບຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລ ະ ສິນຄ້າຕ່າງໆ ຂອງກະເສດຕະກອນທົ່ວປະເທດລາວ ຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນຮູບປະທຳໃນໄວໆນີ້ ເພາະການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສ້າງຕັ້ງ ອົງກອນຕະຫຼາດກາງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນການເສັ ດແລ້ວໃນຂະນະນີ້ ຊຶ່ງພົບວ່າອົງກອນຕະຫຼາດກາງຈະສາມາດຮອງຮັບຜົນຜະລິດ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ານລາຄາທີ່ໝັ້ນທ່ຽງໃຫ້ກັບກະເສດຕະກອນລາວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ດ້ວຍການຊື້ຂາຍສິນຄ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານ ພໍ່ຄ້າຄົນກາງອີກຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສົມຈິດ ຢືນຢັນວ່າ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍສຳເລັດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັ້ງອົງກອນຕະຫຼາດ ໃຫ້ມີໜ້າທີ່ດຳເນີນຖານະເປັນຕົວແທນຂອງລັດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ ຕະຫຼາດກາງໃນການຊື້ຂາຍຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ສິນຄ້າອື່ນໆ ສົ່ງເສີມສະໜັບສະໜູນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ສົ່ງຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ສິນຄ້າອື່ນໆ ມາຈຳໜ່າຍໂດຍກົງ ໂດຍບໍ່ຜ່ານມືກາງ ແລະ ຈັດໃ ຫ້ມີການຊື້ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສິນຄ້າກະສິກຳໃນການຈຳໜ່າຍ ແລະ ໃນການຮັກສາ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກ່ອນໜ້ານີ້ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນພັດທະນາກາໝາຍ ການຄ້າຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການຊ່ອຍເຫຼືອຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໃນລາວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອເ ຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງລາວໄປຍັງຕ່າງປະເທດໃຫ້ສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນສິນຄ້າແປຮູບ ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ໄມ້ແປຮູບນັ້ນ ຖືເປັນທ່າແຮງສຳຄັນທີ່ພາກທຸລະກິດໃນລ າວສາມາດທີ່ຈະພັດທະນາໃຫ້ແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດສາກົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມຈາກລັດຖະບານໃນດ້ານແຫຼ່ງເງິນທຶນ ເພື່ອພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການໂຄສະນາສິນຄ້າລາ ວໃນຕ່າງປະເທດ ທາງດ້ານກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກໍເລີ່ມນຳໃຊ້ລະບົບອີເລັກໂທຣນິກ ເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໃນເຂດເກົ້າເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວ ງວຽງຈັນ ໂດຍຄາດວ່າຈະເສັດສົມບູນໃນໄວໆນີ້ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍຈະເຊື່ອມໂຍງໄປທຸກເມືອງໃນທຸກແຂວງ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນລະຫວ່າງພາກລັດກັບບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໃ ຫ້ ເປັນມາດຕະຖານດຽວກັນໃນທົ່ວປະເທດ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ADB ລາຍງານວ່າ ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະຊົນໃນລາວຈຳນວນ 119 ຫົວໜ່ວຍ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ກາໝາຍ 1 ເມືອງ 1 ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ODOP ຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າຂອງລາວ ຊຶ່ງກໍຄືການຮັບຮອງວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງທັງ 119 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະຊົນລາວດັ່ງກ່າວ ເປັນຜະລິດຕະພັນຄຸນນະພາບດີ ແລະໄ ດ້ມາດຕະຖານທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໂລກໄດ້ນັ້ນເອງ ໂດຍອີງຕາມລາຍງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ລະບຸວ່າ ການສຳຫຼວດກ່ຽວກັບການຜະລິດສິນຄ້າແລະບໍລິການຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານ ທາງເສດຖະກິດ ຈຳນວນທັງໝົດ 124,830 ຫົວໜ່ວຍໃນທົ່ວປະເທດ ພົບວ່າ 94 ເປີເຊັນ ເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ທຳການຜະລິດສິນຄ້າແລະບໍລິການ ເພື່ອຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ໂດຍມີ ພຽງ 630 ຫົວໜ່ວຍ ຄິດເປັນ 0.5 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເນັ້ນໜັກການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ ສ່ວນ 1,700 ກວ່າຫົວໜ່ວຍ ຄິດເປັນ 1.4 ເປີເຊັນ ທີ່ເນັ້ນໜັກ ທັງການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກພ າຍໃນປະເທດຄຽງຄູ່ກັນໄປ ການສຳຫຼວດຍັງພົບດ້ວຍວ່າ 28.2 ເປີເຊັນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດດັ່ງກ່າວ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕິດຕາມດ້ວຍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຄິດເປັນ 11 ເປີເຊັນ ແລະຈ ຳປາສັກ 9.2 ເປີເຊັນ ສ່ວນເຂດທີ່ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ກໍຄືແຂວງເຊກອງ 1.2 ເປີເຊັນ ຜົ້ງສາລີ 1.3 ເປີເຊັນ ແລະຫຼວງນ້ຳທາ 1.8 ເປີເຊັນ ສ່ວນການພັດທະນາສິນຄ້າ ODOP ກໍປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 165 ຜະລິດຕະພັນ ຈາກເ ປົ້າໝາຍ 725 ຜະລິດຕະພັນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA